ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນ ອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ນັກວິທ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ແອມຟີຕາມີນ ບໍ ສານນີ້ມີປະໂຫຍດທາງການແພດຢ່າງມະຫາສານ ທ່ານໝໍເພິ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ ສານນີ້ຈະກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດໃຫ້ຕື່ນ ຕົວ ເປັນຢາທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ດີ ໃນບາງປະເທດ ໃນເວລາໃກ້ຈະສອບເສັງ ນັກສຶກສາມັກໃຊ້ສານນີ້ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນຕົວ ບໍ່ເຫງົານອນ ເພື່ອທີ່ຈະອ່ານໜັງສືໄດ້ດົນຂຶ້ນ ເຫັນແລ້ວວ່າ ແອມເຟຕາ ມີນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສານນີ້ຄືສ່ວນປະສົມສຳຄັນຂອງຢາບ້າທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຖ້າໃຊ້ຢາທຸກຢ່າງໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະເກີດປະໂຫຍ ດຢ່າງມະຫາສານ ແຕ່ຖ້ານ ປິ່ນປົວໂລກ

ຈຶ່ງກາຍເປັນການຕິດຢາ ແລະ ຕ້ອງການປະລິມານຢາເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຕິດຢາກຳຈັດສານເສບຕິດອອກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສານສື່ປະສາດເລີ່ມຄຸ້ນເຄີຍກັບຢາເສບຕິດທີ່ເສບເຂົ້ າໄປ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ສານເສບຕິດຊ້າລົງ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ເສບຈຶ່ງຕ້ອງການເສບຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍ

ການຂະໜາດໃດກໍຕາມ
ໄປຜ່ອນຄາຍໄດ້ ໃຊ້ ສ່ວນອາການເຈັບຫົວເພາະເສັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ ໃຊ້ນ້ຳເຢັນແຊ່ຕີນ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນສັບປ່ຽນກັນ ເອົາຜ້າຈຸບນ້ຳເຢັນ ຫຼື ນ້ຳແຂງ ປັ້ນພໍໝາດໆ ແລ້ວວາງໄວ້ເທິງໜ້າຜ າກ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະບາຍຂຶ້ນ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດນີ້ ເວລາຂອງດອງ

ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 98 Thomson
Road ໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບວິທີງ່າຍດີ ທີ່ຍິນດີຈະ ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງວິທີຂໍປຶ້ມ ໃນຕອນທ້າຍຂ ອງລາຍການ

ເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີໆຕ່າງໆກັນ ບາງອັນກໍເປັນເລື່ອງນ້ອຍ ບາງອັນກໍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ສຸດແທ້ຕັ້ງແຕ່ອາຊີບ ແລະ ການງານຂອງເຮົາແຕ່ລະຄົນ ສຳລັບທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ການຕັດສິນໃຈສຳລັບອະນາ ຄົດກະຄົງຊິບໍ່ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ເມື່ອທຽບກັບເຍົາວະຊົນຄົນໜຸ່ມສາວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຕັດສິນໃຈແຕ່ລະຄັ້ງ ເຮົາຈະຕ້ອງຕັ້ງສະຕິ ແລະ ຄິດຢ່າງຮອບຄອບເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຮອບກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງຕັດ ສິນໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວການຕັດສິນໃຈຂອງຊາຍສອງຄົນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຕິດຕາມລາຍການນີ້ເປັນປະຈຳ ທ່ານຄົງຈະຕ້ອງຮູ້ເລື່ອງຂອງ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ຄົນອາຣັບ ທີ່ຊື່ວ່າ ອັບຣາຮາມ ເມື່ອເຂົາຕັດສິນໃຈເດີນທາງອອກຈາກບ້ານເມືອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໄປສ້າງຊາດໃໝ່ໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ ການຕັ ດສິນໃຈຂອງອັບຣາຮາມ ມີຫຼານຄົນໜຶ່ງຂໍຕິດຕາມໄປນຳ ຄື ໂລດ ທີ່ຈະໄປນັ້ນ ເຂົາມາພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາ ເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງນຶກ ເຖິງພາບເອົາເອງວ່າ ການເດີນທາງສະໄໝເມື່ອ 4,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວນັ້ນ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ມັນບໍ່ມີຖະໜົນຫົນທາງ ເບິ່ງໄປທາງໃດກໍມີຕັ້ງແຕ່ທະເລຊາຍ ການເດີນທາງມີວິທີດຽວຄື ເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າ ງ ການຍ້າຍຄອບຄົວເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຫຼາຍ

ແກະ ກະອູດ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ເຂົາຈຶ່ງອອກເດີນທາງໄປແບບຊ້າໆ ແຕ່ກໍໄປຢ່າງເລື້ອຍໆ ຕາມທິດທາງທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄປ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນັ້ນເອງ ສັດກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຄົນໃຊ້ກໍມີລູກເກີດຂຶ້ນມາຢູ່ ເລື້ອຍໆ ຈຳນວນຄົນ ແລະ ສັດຂອງອັບຣາຮາມ ແລະ ໂລດ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເກີດຄວາມຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນລະຫວ່າງຄົນໃຊ້ທີ່ຍາດສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ຈົນນັບວັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທຸກໆມື້ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ອັ ບຣາຮາມຈຶ່ງບອກກັບໂລດວ່າ ການບໍ່ກ່າວເຖິງພຣະນາມຂອງ ແຍກທາງບໍ່ເໝາະສົມ ການບໍ່ປະພຶດຕົນໃນທາງເສື່ອມເສຍ ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ການດູໝິ່ນດູຖູກ ອັບຣາຮາມບອກແກ່ຊິຊາຍວ່ າ ໃຫ້ເຂົາເລືອກເອົາວ່າເຂົາຊິໄປທາງໃດ ຖ້າເຂົາໄປທາງຊ້າຍ ລຸງກໍຈະໄປທາງຂວາ ຫຼື ຖ້າເຂົາໄປທາງຂວາ ລຸງກໍຈະຕ້ອງໄປທາງຊ້າຍ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະໄໝນັ້ນມີທີ່ດິນວ່າງເປົ່າຢ່າງມາກມາຍກ່ າຍກອງ ເພາະຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຫຼາຍ ມັນຈຶ່ງງ່າຍທີ່ຈະຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຕັ້ງຮາກຖານໃໝ່ ເມື່ອໂລດໄດ້ຍິນຢ່າງນັ້ນ ເຂົາກໍເບິ່ງໄກອອກໄປຍັງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ກໍເຫັນທັງຫົກຂໍ້ທີ່ເຫຼືອຈະກ່ຽວ

ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈົນມີຄຳເວົ້າ ແລະກາຍເປັນສັບຂອງພາສາອັງກິດມາຮອດທຸກມື້ນີ້ວ່າ ໂຊໂດໄມ ໝາຍເຖິງຮັກຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຊາຍກັບຊາຍ ແຕ່ໂລດໄດ້ເບິ່ງຂ້າມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະຄິດເຖິງຕັ້ງ ແຕ່ຄວາມລ້ຳລວຍ ແລະສິ່ງທີ່ເຂົາຈະໄດ້ໃນມື້ໜ້າ ເມື່ອຄິດເຖິງເມືອງໃຫຍ່ໆ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ມັນກໍເໝືອນກັບທຸກມື້ນີ້ແຫຼະ

ປຸ້ນຈີ້ ຫຼືອາກາດເສຍ ກະແມ່ນຢູ່ ຕົວເຮົາທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ແຕ່ອາດຈະເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ວ່າລູກຫຼານຂອງເຮົານັ້ນຕີ້ ອາດຈະຖືກລໍ້ລວງ ແລະຫຼົງໄຫຼໄປໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນທີ່ສຸດການຕັດສິນນີ້ ມີຄວາມໝາຍແຕ່ຈ ະເປັນການຄິດຜິດ ເມື່ອເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແຫ່ງນັ້ນມີຕາມຄຳຕໍ່ລູກ ແລະພັນລະຍາຂອງທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າວ່າເປັນຜູ້ໃດ

ຊຶ່ງເຂົາຕັ້ງເຕັ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກອິດທິພົນຂອງເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາ ແລະຄອບຄົວສາມາດຮັກສາທຸກຄົນໃຫ້ປອດໄພເອົາໄວ້ໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໂດຍສະເພາະເຍົາວະຊົນຄົນຜູ້ທີ່ປິດ ນັກ ຮຽນນັກສຶກສາ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນຂໍ້ອີ່ຫຍັງ ພຣະຄິດຕະທຳຄຳພີໃນກາຮອບ ມະນຸດເອີຍ

ເພາະປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍຕົວໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ບໍ່ຄິດເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງໃນອະນາຄົດ ເມື່ອຄິດຈະເລືອກທາງເດີນຊີວິດກໍຕ້ອງຄິດໃຫ້ມັນຮອບຄອບເສຍກ່ອນ ຂໍໃ ຫ້ຕົວຢ່າງຂອງຊາຍສອງຄົນນີ້ເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາທຸກຄົນ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮັກນັ້ນໄປເຜື່ອແຜ່ແກ່ຄົນອື່ນ ຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນ ຂໍ ຂະນະນີ້ ຄວາມສຸກໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຮັກເປັນຮາກຖານ ມີຄວາ ມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ຈະໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີໆແກ່ທຸກຄົນເໝືອນກັບທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ ຊັນ Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະຍາ ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່າ ນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ ຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປ ກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ